هي سورت شعراء نازل ٿي مڪي مڪرم ۾ هن جون پويون آيتون پوئين رڪوع ۾ سؤ چورانوي کان پوء پڇاڙيء تائين اهي مديني منور ۾ نازل ٿيون آهن روايت انهيء طرح ملي ٿي، بلڪه عام قرآن شريفن ۾ لکيل آهي ساري سورت مڪي. اها استثنا چند محققن ڪئي آهي، جيڪي قرآن جي تاريخ ۾ نظر رکن ٿا. سؤ چوويهن کان پوء پڇاڙي تائين مديني منور ۾ نازل ٿيل آهن.

انهن سورتن ۾ حضور انور صلي الله عليه وسلم جن وجهائيندا هئا. اهڙي طرح سورتون اڳي پوء نازل ٿيڻ جي لحاظ کان پر ان جي ترتيب قرآن شريف ۾ رکڻ جي لحاظ کان وري ٻي ثابت ٿيل آهي اها جيئن ته سماعي ڳالهه آهي حضور انور صلي الله عليه وسلم کان تنهن ڪري بس اها صحيح موقوف آهي سماع هن سورت جي شروعات مقطعات سان ٿي آهي. طا سين ميم طوي سين ميم ان مقطعات جي متعلق عام تفسيرن جو ۽ متقدمين ۾ اڪثر جو رايو الله اعلم بمراده اهو آهي ان الله تعاليٰ ڄاڻي ان جي مراد کي ته ڇا آهي اهي حروف تهجي جا هجا جا حرف آهن جن منجهان مرڪبات ٺهن ٿا پر ڪيترن بزرگن امام رباني جهڙو ماڻهو ۽ ان کان اڳ ۾ ٻيا ڪيترا بزرگ بعد ۾ حضرت شاهه ولي الله محدث دهلوي انهن کي، حروف هجاء کي، ابجد جي حساب ۾ آڻي، جو انهن تي اهي نمبر لڳل آهن، الف جو هڪ، بي جا ٻه، جيم جا ٽي، دال جا چار، هي جا پنج، واو جا ڇهه، زي جا ست، اهڙي طرح سان پڇاڙي غين جا هزار، پوء ڏهن کان پوء وري ويهه، پوء جڏهن سؤ پورو ٿئي پوء وري ٻه سؤ، ٻه سؤ، ٽي سؤ، چار سؤ، پوء هزار.

الطبيعة هي التي جبل عليها طبيعت ان کي چئبو آهي جو اها شيء انهيء تي بڻائي وڃي جيئن باهه جي طبيعت حرارت آهي پاڻي جي طبيعت سيلان آهي هوا جي طبيعت برودت آهي نار جي طبيعت يبوست حرارت آهي مٽي جي طبيعت يبوست خشڪي آهي الله تعاليٰ انهن کي ان طبيعت تي خلقيو آهي اهڙي طرح جيڪي حروف الفاظ آهن انهن جي به رب تبارڪ وتعاليٰ طبيعت مقرر ڪئي آهي هڪڙي طبيعت آهي لفظن جي معني اها علم لغت سان واسطو رکي ٿي ٻي آهي طبيعت لفظن جي عدد علم حساب سان واسطو رکي ٿي ٻي طبيعت آهي تاثير، اها عمل عوامل سان واسطو رکي ٿي. عامل هڪڙي قوت جو نالو آهي. اها حقيقت ۾ آهي قوت ڪسبي جيڪا انسان حاصل ڪندو آهي اهي تسخيرات ۾ روايتون اچن ٿيون تسخيرات ۾ روايتون اچن ٿيون مطلب ته هي آهي ته ڪنهن اکر کي ماڻهو استعمال ڪري ان جي اثر تي پهچي ۽ اهو اثر جيڪو هن جو طبعي آهي انهي تي پهچي اهو تجربي کان بعد ائين معلوم ٿيندو آهي جيئن سقمونيا مسهل صفرا کي گل گل بنفش بخار ۽ بلغم کي فائدو ڪري عناب رت کي صاف ڪري ليسوڙا قوام بلغم جو ڪن هريڙ مسهل تجربي کان بعد هلندي هلندي ماڻهن کي اهي شيون معلوم ٿيون. ان کي ان کي علم طب چئبو آهي. ڄاڻندڙ طبيب آهي. اهڙي طرح حروف جي تاثير کي معلوم ڪرڻ وارا ڪرات مرات اثر ڪندي ڪندي ڪنهن هڪڙي تاثير تي پهچن ۽ اهو تاثير پوء انهن جو اهڙو حتمي سمجهن جيئن هريڙ جو اثر گل بنفشي جو اثر سقمونيا جو اثر اهڙي طرح حروف جو به اهڙو اثر ڪن عاملن تجربي کان بعد حاصل ڪيو آهي پر انهي مؤثر ۽ تاثير جي وچ ۾ وري قوت حائل آهي باري تعاليٰ جي اهو جدا مسئلو آهي اها اهڙي حائل آهي جيئن ابراهيم عليه السلام چهري سان حضرت اسماعيل کي ڪهي پيو پر چهري جي تکي ڌار ۽ نرم ڳچي نينگر جي ان جي وچ ۾ الله تعاليٰ جي قوت هئي چهري اثر نه پئي ڪري تنهن ڪري وري به تاثير رب تبارڪ تعاليٰ جي چيو علم الحروف ۾ جيڪي تاثيرات عاملن ورتا آهن ان جي وچ ۾ وري به قوت قدرت جي حائل آهي متصرف علم اهو حقيقت ناهي. بهرحال عامل چوندا آهن ته اسان تقدير کي پنهنجي اشاري تي هلايون پر ان جو رد ته مان ڪيو مؤثر حقيقي الله تعالي مگر اسباب کي الله تبارڪ وتعالي پنهنجي مسببات کان بغير ڪنهن حقيقت جي الڳ نه ڪندو آهي ڏسو هي سج آ اهو روز اڀري ٿو ان جو تاثير اهو آهي ته ملڪ ۾ روشني ڪري هاڻي اها روشني هن جو تاثير آهي الله تعاليٰ سج ۽ ان جي روشني جي وچ ۾ حائل نه ٿو ٿئي مگر ڪا ٻي اهڙي انقلابي حقيقت اچي ته پوء وري ڏينهن جو به اونداهي ٿي وڃي سج گرهڻ اهڙي طرح ان الفاظ جي تاثيرات ۾ رب تبارڪ وتعاليٰ جي قوت ارادي حائل ٿيندي آهي اهڙي موقعي تي نه ته اهي تاثيرات انهيء روپ ۾ آهن ۽ عامل ڪوشش ڪندا آهن ته اسان انهيء تاثيرات کي حاصل ڪريون. پوء جيڪي تقديرات جي مطابق تاثير هوندا آهن، عامل دل ۾ خوش ٿيندو آهي ته اهو منهنجي عمل جو نتيجو آهي. پر اها تقدير انهيء تاثير سان هنن ڳولي لڌي ۽ وري پنهنجو تصرف ٿو سمجهي. عامل اهڙي شخص کي چئبو آهي. ڪامل انهي کي چئبو آهي جو پنهنجي من و عن جيڪي به حالات اٿس تقدير جي حوالي ڪري ڇڏي

انهيء ڳالهه جا ڪي حصا حضرت سائين جن رحمت الله عليه فرمايا ها تنهن ڪري مان انهن کي دهرايو عامل ۽ ڪامل جي وچ جي فرق تي باقي علم الحروف جي متعلق جيڪو مان ڳالهايو سو وري شاهه صاحب جي نظريي تي ڳالهايو ڳالهيون ٻئي گڏجي پيون عدد جي لحاظ کان انهن جو اثر اهو ٻڌائڻو آهي باقي انهن جو جيڪو تصرفات جي لحاظ سان اثر آهي عاملن وٽ ان جي ٻڌائڻ جي ضرورت ڪانهي اهو ته وري جيڪي عامل آهن اهي ڪندا آهن جي جيئن ڪاف ها يا عين صاد حا ميم عين سين قاف انهن کي عدد به آهن اثر به آهن ۽ انهن کي وري معنيٰ به آهي ڪڏهن مفرد جي معنيٰ ڪڏهن مرڪب جي معنيٰ وري انهن جا اڃا ٻيا طبائع به آهن جيڪي انبياء ڪرام جي طبيعتن سان لڳن ٿا ڪتاب خير ڪثير ۾ حضرت شاهه ولي الله يعني حروف تهجي جي اکرن جا تاثير ڪڍي ۽ انبياء ڪرام جي طبيعتن سان مطابق ڪيا آهن ته هن نبي جي هنن حرفن سان طبع آ هن نبي جي هنن حرفن سان طبع مطابق آ هنن سان چڱو يڪو سڄو باب لکيو اٿئي مقالو سڄو پويو ان تي اٿس اهو آهي خير ڪثير شاهه صاحب جن جو مان توهان جي معلومات جي لاء اهي ڳالهيون ڪيون جو ڪنهن وقت جيڪڏهن ڏسندو ته نئين ڳالهه نه ٿيندي پڙهڻ سان واسطو متعلق ط جو عدد آهي نو

نون کي چاليهن سان ملائبو ٿيندو اوڻونجاهه ۽ سائين جيڪڏهن چاليهن کي ملائبو سٺ سان ته سو جيئن ٽي عدد آهن تنهن ڪري هر هڪ ٻ ٻ ڪري ملائبا ته ائين جي گڏ ملائبا ته وري سمورو هڪڙو سو نو بهرحال انهن مجموعن ۽ مفردن جو هن سورت جي مضامين تي ڪجهه اثر آهي

جيئن ڪافر متان وڌيڪ جوش ڪن ۽ نبي اڪرم صلي الله جي مخالفت ۾ وڌيڪ ڪوشش ڪن ۽ انهن کي حسرت وڌيڪ پيدا ٿئي يا ضد تنهن لاء الله تعاليٰ ان راز کي مخفي رکيو ٻئي پاسي ۾ نبي اڪرم صلي الله کي تسلي ڏني ته ڪندو رهي ان ڪافرن جي باقي حرڪات کي ۽ انهن جي سڪنات ۽ دشمني کي نبي نظر نه ڪري نظر انداز ڪري ڇڏي جيڪي نون جو عدد آهي

ڇو ته سٺ کي ڪسر کي ٽيهٺ کي نه ڳڻيندا آهن حتيٰ ڪي هڪڙي روايت ۾ خود اچي ٿو ته نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم مدينه منور ۾ مڪي مڪرم ۾ ڏهه سال رهيا مدينه منور ۾ ڏهه سال رهيا ۽ نبوت چاليهه سال جو ٿي سٺ وري عمر ٿو چوي راوي هڪڙو ٽيهٺ نٿو چوي تيرهن سال ٽي ان جا ڪٽي ٿو ڪجي ان لحاظ سان عمر افتتاح معراج ان قسم جي واقعات جو اشارو ان سورت طسم مان ٿي سگهي ٿو

نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي محنت ۽ ڪوشش کي رب تبارڪ و تعاليٰ ايڏو داد ڏنو جو سندس ان ڪوشش ۽ تڪليف ۽ محنت کي الله تعاليٰ ٿڌو ٿو ڪري بجاء جي جو ان کي گرم ڪجي هاڻي مطلب هي ٿيو ته ان جي غم ۾ پاڻ کي ڳارڻ جي ڪا ضرورت ناهي پنهنجي جان کي هلاڪ ڪرڻ جو ڪو سوال ئي ڪونه ٿو پيدا ٿئي ايڏي دلسوزي ايڏي شفقت آخر اها به ڪنهن حد تائين هجي ان نشا ننزل عليهم من السماء آية جيڪڏهن اسان انهن جي هدايت ڪرڻ جي لاء ڪو اڃا ٻيو سخت بندوبست ڪريون ته ڪري سگهون ٿا پوء ڪهڙو سخت بندوبست اهڙي هڪڙي قدرتي نشاني مٿان موڪليان جو هن جون گردنون جهڪي وڃن صفا

قرآن کي اسان تمام آسان ڪيو آهي، هجي ڪو سمجهندڙ، پر الله فرمائي ٿو ته انهيء آساني سان گڏ ڪجهه جبر به جيڪڏهن اسان نازل ڪريون ته پوء ته صفا ميڻ ٿي پون ماڻهو، پر ائين ڪرڻو ڪونهي، ڇو ته پوء اختيارات جو جيڪو درجو آهي اهو نه ملندو نه، جنهن کي جبر سان ڪو ڪم ڪرائبو ان کي درجو ڪهڙو آهي، ڪنهن جيلي کي وٺي ماڻهو ائين ٽڪر ٽڪرائيندو آهي چوندو آهي ته هي ٽڪر ٽڪيو هي روڊ ٺاهيو هي مٽيء جا ڪم ڪيو پوء هن کي مزدوري ته ڪانه ملندي آهي الله تعاليٰ هن امت رسول الله صلي الله عليه وسلم سان اهو ڪردار نه ڪيو آهي تاڪي هن جا درجات بلند ٿين اختيار ڪن نيڪيء کي اهو مسئلو آهي نٿو اچي انهن وٽ ڪو الله جو ذڪر من الرحمن رحمان جي پاسي کان نصيحت، محدث ڪا نئين نصيحت، نه ٿي اچي مگر ڪانو عنه معرضين اهي آهن انهي کان منهن موڙيندڙ جهڙي نصيحت آئي ئي ناهي منهن موڙيو ناهي جن جي غم ۾ جن جي شفقت ۾ تون پنهنجي جان کي ڳارڻ گهرين ٿو ۽ ايتري قدر پاڻ کي پريشان ڪرين ٿو ان جي ڀلائي لاء ڪنهن پند ۽ نصيحت ۾ تون ڪجهه به ڪمي نٿو ڪرين هو وري ايتري قدر بي پرواهه آهن جو منهن ڦيري ڀڄن ٿا ڄڻ ڪا هنن کي بري شيء سامهون اچي وئي. اهو آهي هنن جو حال. انهن ماڻهن سان ايترو ئي قدر هلبو جيترو توهان هلو ٿا. بس. فقد ڪذبوا پوء انهن ڪوڙو ڪيو آهي. فسياتيهم انباء پوء اجهو اينديون انهن وٽ خبرون. انباء جمع نبا جي نبا چئبو آهي خبر کي. ما ڪانوا به يستهزئون انهيء شيء جي خبر، انباء ما، مضاف ٿيو وڃي ڏي خبرون انهن شين جون الذي ڪانوا به يستهزئون اهي ان شيء جون خبرون جو هئا انهيء سان مسخري ڪندا جنهن شيء سان استهزاء ڪندا هئا مسخري ڪندا هئا رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته اجهو انهن جون خبرون هنن وٽ اچي ويون آهن معنيٰ اهي عقوبات ۽ اهي سزائون جو هي قرآن جي حقيقت کي ڄاڻي استهزاء ڪن ٿا لامحاله انهن جون خبرون اجهو اچي ويون انهن وٽ فسياتي هاڻي ڪونهي پر اجهو آيون معنيٰ اهي سزائون هنن جي مٿان اچي پهچنديون جن جن سزائن جا هي لائق ٿيا آهن قرآن شريف جي انحرافي ڪندي هو عنقريب اينديون ان جو مطلب آهي ته دنيا ۾ اينديون يا آخرت ۾ اينديون دنيا ۾ اچن اهو به ممڪن آهي آخرت ۾ اچن اهو ته آهي ئي آهي دنيا ۾ اچڻ جو ممڪن هيء مطلب آهي ته انقلاب جو جيڪو

پوء انهن جواب ڇا ڏنو، لا ضير انا الي ربنا منقلبون اهي تڪليفون پهچنديون، جيئن موسيٰ عليه السلام انقلاب آندو، ان جي قوم تي رد عمل ٿيو، انهن جيڪا بي پرواهي ڏيکاري، ايئن توهان تي به رد عمل اهي ٿيندا، تان جو هلي توهان جي ڪاميابي ٿيندي، جيئن فرعون شڪست کاڌي، تيئن تنهنجي آڏو اهي مڪي جا مشرڪ شڪست کائيندا، اهو انقلاب جو دستور ويجهو اچڻ وارو آهي ۽ اهو ٿيو بدر ۾ اهو موقعو.

ڇا نه ٿا ڏسن زمين ڏي. ڪم انبتنا فيها من ڪل زوج ڪريم ڪيترائي اسان پيدا ڪيا آهن انهي ۾ جوڙا، عجيب، خاصا جوڙا پيدا ڪيا. هر قسم جون جنسون ۽ جوڙا پاڻ ۾ اضداد، ڪي کٽا ڪي مٺا، ڪي ڪي ڪهڙي اثر جا ڪي ڪهڙي اثر جا. هر قسم جون شيون اسان انهيء زمين جي اندر عجيب غريب رنگ جون ڦل ڦول قسم اهي سڀ اسان پيدا ڪري ڇڏيا آهن. ڇا اهي دليل نه ٿا بڻجن هن ڳالهه جو ته ڪا لامحدود قدرت ۽ ڪا وڏي حڪمت رکڻ واري ذات به آهي جيڪا انهن سڀني شين تي ضابطو رکي ٿي. تنهن ڪري انهن ماڻهن کي اها ڳالهه سمجهڻ گهرجي ته انهيء رب تبارڪ و تعاليٰ جي انهن آيات تڪويني کي ڏسي انهن تي جيئن يقين رکن ٿا تيئن آيات تنزيليه تي به يقين رکن جيڪي تو تي نازل ٿيون ڪجن.

قال رب اني اخاف ان يڪذبون حضرت موسيٰ عليه السلام چيو ته رب مون کي خوف ٿو ٿئي ته متان مان کي ڪوڙو ڪن هيڏو مقدس پروگرام تنهنجو هيڏو پاڪ نياپو کڻي وڃان ۽ هڪدم کڻي ان کي ڪوڙو ڪن ايڏي بي حرمتي ڪري وجهن پنهنجي ڳالهه نه آهي هتي مطلب هي آهي ته ايڏي هڪ مقدس ڳالهه پيش ڪريان ۽ اها ايڏي بي قدري ڪن اهو مون کي خطرو آهي هڪ اهو ۽ ٻيو يضيق صدري ۽ منهنجو سينو رڪجي وڃي معنيٰ دل منهنجي ان جي بيان کان ڪجهه مايوس ٿي پوي ۽ مان پوء انهي ڳالهه کي پورو نه ڪري سگهان ولا ينطلق لساني ۽ وري پوء زبان به منهنجي نه هلي ائين ٿي پوندو آهي جو حبس اچي ويندو آهي حصر جنهن کي چئبو آهي حصر متان منهنجي مٿان پئجي وڃي اهو انسان پنهنجي طبيعت ۾ ايڏي وڏي ڳالهه کي کڻڻ جي وقت ۾ بسا اوقات محسوس ڪندو آهي ڪمزوري کي ڇو ته الله تعاليٰ جو ڪلام هو ۽ اهو ثقيل ڪلام آهي وڏو فارسل اليٰ هارون پوء هڪڙو ڪم ڪر جو هارون عليه السلام کي به مون سان گڏ رسول بڻاء ارسل جي معنيٰ رسول بڻاء جيئن اهو به رسول هجي مون سان ۽ مستقل طرح سان پوء منهنجي تقويت ۽ تائيد ۾ ضرورت پئي ته اهو به ٻه اکر ڳالهائي وجهي ته منهنجي طبيعت کلي پوي اهو فصيح اللسان به هيو شريڪ حال به هيو پوء اها جيڪر اسان سان عنايت ٿئي ته تنهنجي ڳالهه کي اسان پوري طرح بيان ڪري سگهون ۽ صحيح معنيٰ ۾ ٻڌائي سگهون وقت تي جيڪڏهن ڪا مون کي پريشاني پهچي ته وري اها ڳالهه کڻي وٺي اهڙي ڪا صورت پيدا ٿئي ٻه ۽ ٽين ڳالهه هڪڙي آهي ته منهنجي مٿان انهن جو هڪڙو حساب آهي جيڪو هارون تي ڪونهي جيڪڏهن ماکي انهي حساب ۾ آڻي زد ۾ آڻي ڇڏين ماکي ماري ڇڏين ته به تنهنجي ڳالهه ته هارون عليه السلام پڇاڙي پيش ڪندو اها حضرت موسيٰ عليه السلام جي خبر ته نه هئي ته منهنجي طرف جيڪي الله تعاليٰ نبوت جو پيغام ڏنو آهي هاڻي اهو خود منهنجي هڪڙي بچاء ۽ زندگي جو سبب آهي ايڏي ته حضرت هارون عليه موسيٰ عليه السلام جو خيال ڪونه هو. موسيٰ عليه السلام سمجهي پيو ته مان الله جو پيغام پهچائيندس، پهچائڻ سان جهٽ مون کي وٺندا، وٺي کڻي ماريندا. اهو خطرو ته هيو. تنهن ڪري الله جو پيغام متان اڌ ۾ رهجي وڃي، اهو ٻيو ته ڪو پهچائي. اها به هڪ خاص قسم جي دانشمندي ۽ هڪ پروگرام سان همدردي، ذاتي همدردي جو اثر هيو ته تنهنجو ڪم ته پورو ٿئي پيو، هاڻي اسان کي پرواهه ناهي.

بس ائين جان ڇٽي هنن جي همراهه جي. ڳالهه ته لڪي ويئي پر پوء ٻيهر اهڙي واقعي ۾ ظاهر ٿي پئي جيئن اهو واقعو قرآن پاڪ ۾ ڪيترين جاين تي اچي ٿو ته اهو خيال هن جي دل ۾ هيو ۽ انهيء ئي واقعي جي ڪري ته موسيٰ عليه السلام پنهنجو ملڪ ڇڏي هيڏي مدائن ڏي آيو مصر ڇڏي اها ڳالهه به پيش ٿو ڪري الله جي درگاهه ۾ قال ڪلا ته ائين نه ٿيندو مارلا مارڻ جو ڪو سوال ئي ڪونهي. فاذهبا توهان ٻئي وڃي ڪم ڪريو. وٺي وڃو اسان جي آيات کي. نيو اسان جي آيات کي. انا معکم اسان به توهان سان گڏ آهيون. مستمعون توهان چوندؤ اسان ٻڌنداسين. ڇا مجال آهي انهن کي جو توهان کي هٿ لائين؟ ڪهڙي طاقت آهي انهن کي جو توهان جي استدعا کي نه ٻڌن؟ توهان جي گهر ٻڌندا. توهان جو ڪم پورو ٿيندو. توهان معجزات ۽ نشانيون اتي کڻي ويندؤ. انهن جو ايڏو اثر ٿيندو جو اهي توهان کان انهي پلئه وٺڻ جي لاء ڪڏهن به تيار نه ٿيندا. هو ايتري قدر ويسلا، ايتري قدر مبهوت ٿي ويندا جو هنن کي پنهنجي سر جي لڳندي سو ٿو هو هڪڙي پراڻي خون جي توهان کان تلاش ڪري ان جي پرواهه نه ڪيو قال ڪلا چي هرگز نه توهان کڻي وڃو منهنجي آيات کي بيشڪ اسان توهان سان گڏ ٻڌندڙ آهيون فاتيا فرعون پوء وڃو فرعون ڏي فقولا اتي چئو انا رسول رب العالمين اتي وڃي هن کي چئو ته اسان تنهنجي رب العالمين جا رسول آهيون

بني اسرائيل، عبدالله جي اولاد، يعقوب عليه السلام جي اولاد، لقب هو حضرت يعقوب عليه السلام جو. يهودي، يهودا ڏانهن منسوب آ. يهودا يعقوب عليه السلام جو وڏو نينگر هيو، تنهنڪري انهيء طرف ساري قوم جو جي نسبت ڪئي وئي. اهي ٿيا يهودي. ابراهيم عليه السلام جي زماني کان پوء ملڪ شام ۾ اهي رهڻ لڳا. اتي رهيا پيا، ڇو ته اسحاق عليه السلام جو اتي رهيو. حضرت يوسف عليه السلام جي سبب کان پوء آيا مصر ۾. حضرت يوسف عليه السلام مصر جو بادشاهه ٿيو ۽ اوڏانهن ڪنعان کان انهي ملڪ کان هي لڏي آيا ۽ اتي گڏ رهڻ لڳا. مدت گذري رب تعاليٰ هنن کي هاڻي ملڪ شام ڏيڻ گهريو. فرعون انهن کي ڇڏيندو نه هو. هي چوندا اسان جي جان ڇڏ اسان پنهنجي ملڪ لڏي وڃون. فرعون چئي ته نه توهان هتي رهو. پوء هن چار سؤ ورهيه حڪومت ڪئي. بني اسرائيل کي پنهنجو غلام ڪري ڇڏي. گاري گپ جي ڪمن ۾ هنن کڻي ڇڏي. هي چون اسان جي جان ڇڏ اسان پنهنجي ملڪ تي وڃون. مگر هي وڃي نه پيا سگهن. بادشاهه نه پيو ڇڏي. حضرت موسيٰ عليه السلام کي الله تعاليٰ موڪليو فرعون کي توحيد سيکار قوم جي آزادي گهر جيئن هو معرفت جو صاحب ٿئي ۽ ان کان بعد ظلم نه ڪري عدالت جو مالڪ بڻجي هڪڙي پاسي ڏي معرفت الله جي ٿئيس ٻئي پاسي به قوم سان عدالت ڪري. انسانيت جو پروگرام آهي هڪڙو علم ٻي عدالت. علم هن جو الله جي ذات تي پهچي، عدالت هن مظلوم قوم تي پهچي. پروگرام ساڳيو. رب العالمين جا رسول آهيون ته اها معرفت ٿي وئي الاهي ۽ ارسل معنا بني اسرائيل هي ٿي وئي عدالت هاڻي اهو آهي صنعت اڪتفا علم معاني ۾ هن کي چئبو آهي صنعت اڪتفا جي. صنعت اڪتفا جو مطلب هي آهي ته ڳالهه جيڪر وري دهرائجي ها ته ڊگهي ٿي پئي ها. حضرت موسيٰ عليه السلام اتي رب تعاليٰ سان ڳالهايو. الله تعاليٰ فرمايس ته وڃو تهان وڃي حڪم ڪيو. فاتيا پوء وڃو فرعون وٽ. وڃي هن کي ائين چئو. پوء هي آيا فرعون وٽ هاڻي اڪتفا هن تي آ. آيا فرعون وٽ اچي هن کي اهو ئي پيغام چيائون ۽ چيائونس ته بني اسرائيل کي تون آزاد ڪر اهو ٽڪرو ڪٽجي ويو.

معنيٰ ٽڪرو ڪٽجي ويو پاڻ سمجهه ۾ ٿو اچي ته اهو ئي پيغام ڏنو هوندن بس هي قرآن جي فصاحت ۾ عجيب قسم جي فصاحت آهي معاني وارو ان کي لکي ٿو ته اها صنعت الاڪتفا آهي معني ٻيهر ڪلام دهرائڻ جي ضرورت نه آهي اتان سارو مضمون سمجه ۾ اچي ويو هاڻي فرعون جو جواب نئين ڳالهه آهي قال الم نربڪ فينا وليدا ڇا اسان توکي پنهنجو ٻار ڪري ڪونه پيدا ڪيو پاليوسي تون ننڍڙو آئين اسان وٽ وڏو جوان ٿئين يا اسان تنهنجي تربيت ڪئي، ڇا نه پاليوسين توکي فينا، پنهنجي ماحول ۾، فينا معنيٰ پنهنجي اندر، پنهنجي ماحول ۾ اسان توکي تربيت نه ڏني، وليدا ننڍڙو ٻار ڪري، ولبثت فينا ۽ تون نه رهين اسان ۾، الم موٽي ايندي مٿئون ۽ تون ٽڪين اسان ۾، من عمرڪ پنهنجي عمر جا سنين ڪيئي سال، ڇا توکي اسان تربيت نه ڏني سي، پاليو سي ڪيئن نه ننڍڙو ٻار ڪري ۽ پوء تون ٽڪينهين اسان جي ماحول ۾، فينا معنيٰ اسان جي ماحول ۾ يا گهر ۾ يا ڪنهن من عمرڪ پنهنجي عمر، سال، سڄا تو سال گذاريا هيڏو ڪم ڪيو تون ايترن ورهين جي اندر دعويٰ نه ڪئي هاڻي اٿي ۽ رسول بڻجي اسان جي سامهون آيو آهين ايتري وقت ۾ قوم جي تو آزادي نه گهري هاڻي توکي هتي قوم جو ننگ پيو آهي.

معنيٰ منهنجو منهنجو انڪار منهنجي حيثيت ۽ شخصيت جو انڪار ڪري ۽ تو هيڏي ساري قوم جي آزادي ٿو گهرين تو هيڏو سارو ڪم ڪيو وارتڪبت الذنب الذي ارتڪبته بقتل قبطي قبطي کي تو ماري قتل ڪيو ٽيهن سالن جي عمر ۾ حضرت موسيٰ عليه السلام ٽيهه سال ڪم مان وڌيڪ اذاً تنهن وقت وانا من مان هيس بي راهن منجهان راهه مون کي نه هئي انهيء ڳالهه جي ڪا خبر نه هئي. مان انهيء ڳالهه کي سنڀاليندڙ ڪو نه هوس. وانا من الضالين معنيٰ مان انهيء کي سوچيندڙ، سنڀاليندڙ نه هوس. مان انهيء ۾ هوشياري ۾ نه هوس ته ڪو منهنجي ڌڪ سان اهو ماڻهو مري پوندو. اهو خطائي ڪم ٿيل هو. عمدي ڪو نه هو. ضال جي معنيٰ، ضال جي معنيٰ آهي رستو نه لهندڙ. ضال جي معنيٰ آهي بي خبر، ناواقف. چيائينس ته اهو جيڪو ڪم مون کان خون جو ٿيو هو سو ناواقفي ۾ ٿيو هو، بي خبري ۾ ٿيو هو. مان ته نيڪ نيتي سان هن کي ڇڏايو پئي، اها ڳالهه لکي هوندي نه نيٺ. ڇڏايو پئي، ڇڏائڻ ۾ هڪڙو ماڻهو مري پيو، ڇڏائڻ ۾ ماڻهو مري به پوندو آهي پاڻ ڇڏائيندڙ، پوء جي ڇڏائيندڙ مري پئي ته پوء هن ڏوهه آهي، اهڙي طرح ڇڏائيندڙ ڪنهن کي ماري وڃي ته به ڏوهه ڪونهي، بس قصو ختم. مطلب اهو آهي. ففررت منڪم پوء مان ڀڄي ويس توهان جي زيادتي کان لما خفتڪم جڏهن مان توهان کان ڊنس فوهب لي ربي حڪما الله تعاليٰ منهنجي مٿان حڪم نازل ڪيو. وجعلني من المرسلين الله تعاليٰ مون کي پوء رسول بڻايو. معنيٰ رب تبارڪ وتعاليٰ پوء رسول بڻايو مون کي ۽ توهان ڏي کڻي موڪليائين. اهڙي طرح سان قصو ٿيو آهي. مان اها نئين ڳالهه توهان ڏي هاڻي کڻي آيو آهيان جيڪا واقعي اڳ ڪانه هئي ۽ ان وقت ۾ هئي به ڪانه جو مان توهان کي چوان. جڏهن آئي آهي ته هاڻي مان آيو آهيان توهان کي پنهنجي رب جي حڪم سان توهان تلڪ نعمة اها ڳالهه چئي ۽ پوء حضرت موسيٰ عليه السلام انهيء سندس طعني جو جواب ٿو ڏئي. هن طعنو ڪهڙو ڪيو هو، الم نربڪ فينا وليدا ولبثت فينا من عمرک سنين، تون هيترو وقت رهين، اسان وٽ تو مانيون کاڌيون، ننڍو ٿي وڏو ٿئين، پلين، اٿيئي ۽ هاڻي ٿو مون کي اهڙيون ڳالهيون ڪرين؟ حضرت ٿو موسيٰ عليه السلام ٿو انهيء سوال جي جواب ۾ چيس، تلک نعمت، اهو تنهنجو احسان هو، تمنها عليّ، جو تون مون تي ٿو رکين. اهو تو احسان ڪيو ۽ تون احسان مون تي ٿو رکين ان عبدت بني اسرائيل جو غلام بڻايو تو بني اسرائيل کي تو بني اسرائيل کي غلام بڻايو بچپن ۾ تو منهنجي پرورش ڪئي اهو تون احسان ٿو مون تي ڪرين اهو توکي اهو اهو توکي احسان جتلائڻ هن وقت ۾ زيب آهي هڪ اسرائيلي ٻار جي تو پرورش ڪئي

قوت کي قوت معلوم ٿيندي آهي نه جڏهن قوت هن جي مقابلي ۾ آهي ئي ڪانه ته ڪيئن تعارف هجي فرعون کي اها ڳالهه پنهنجي قوم جي آڏو ظاهر ڪرڻ ٿو گهري ان کي چئبو آهي اڻ سڌي طرح سان ڳالهائڻ معنيٰ ڪا طاقت ڪانهي جي هجي ها ته مونکي معلوم نه هجي ها هي ڪهڙو اٿو رب العالمين ٻڌايو سائين قال رب السماوات والارض چي اهو اهو منهنجو رب آهي جيڪو آسمانن زمينن جو رب آهي ان ڪنتم موقنين جيڪڏهن توهان يقين ڪريو ته منهنجو رب اهو ٿي جيڪو آسمانن زمينن جو رب آهي جنهن آسمان سڄو پيدا ڪيو، جنهن زمين سڄي ٺاهي، هاڻي فرعون اها دعويٰ ته نه پيو ڪري سگهي ته آسمان زمين منهنجا ٺهيل آهن، ائين نه پيو چئي سگهي. حضرت موسيٰ عليه السلام هن کي ان معاملي ۾ ايتري قدر دق ڪيو ۽ فرعون کي جي انڪار تي ۽ هن جي مونجهه تي

انهيء ڳالهه کي مڙئي مروڙڻ جي لاء اهي الفاظ ڳالهايا ته جيڪي هن جي اردگرد ويٺل آ، اهو قانون هوندو آ ته جيڪي ڪنهن قوت جي اردگرد ماڻهو ويٺل هوندا آهن، اهي خاص ڪري مڙئي هائو ميان جي پٺيان هوندا آهن. اهي هائو ڪندا. موسيٰ عليه السلام جي ڳالهه کي خفيف ۽ هلڪو ڪري ڇڏجي. موسيٰ عليه السلام ڀئي ڪيڏيون ڊگهيون ڳالهيون ٿو ڪري. توهان منجهان ڪو انهيء شيء جي تصديق به ڪندو ته مون کان سواء ڪو آسمان زمين ۾ ٻيو رب به آهي؟

ته توهان کي ڪو معلوم آهي رب هن آسمان زمين ۾؟ موسيٰ عليه السلام چيو ته هائو، هائو، اهو آهي جيڪو توهان جي ابي ڏاڏي جو رب آهي، اڳين جو رب آهي. هاڻي ڪيئن فرعون چئي ته مان پنهنجي ابي ڏاڏي کان به اڳ ۾ هوس؟ اهو ته مشڪل آهي. ته اتي هاڻي جواب ٿو ڏي، ان رسولڪم الذي ارسل اليڪم، اهي جيڪو توهان جو رسول توهان ڏي آيو اٿو نه، اهو مجنون ٿو سمجهه ۾ اچي چريو آهي ويچارو. رسولڪم ٿو چوين، توهان جو رسول اتي انڪار ٿو ڪري ۽ اها ڄڻو پيغام پاڻ ڏي ته سمجهي ئي ڪونه ٿو، سمجهي ٿو انهيء قوم ڏي، مطلب قوم کي غيرت ڏيارڻ جي لاء، چيڙائڻ جي لاء اهي اکر ٿو چوي ته هي توهان جو رسول اٿو بابا ۽ سمجهه ۾ اچي ٿو ته مجنون آهي، پوء اهڙي هڪڙي پيغام آڻيندڙ مجنون جي توهان ڪڍ لڳندؤ؟ اهو شاهانه انداز جو جي جيڪا ٺڳي ٿيندي آهي، شاهانه انداز جي اها ٺڳي ائين ٿيندي آهي.

ال فات به ان ڪنت من الصادقين چي هاڻ تون اهڙي ڳالهه جيڪڏهن آهين سچو پيش ڪر اها ڪهڙي شيء آهي جيڪا تنهنجي خيال ۾ آهي فرعون حضرت موسا عليه السلام تي پنهنجو احسان ڪيو پنهنجو دڙڪو ڏنو ۽ موسا عليه السلام کي جيل جي ڌمڪي ڏني مگر موسا عليه السلام کي ته انهن ڳالهين جو ڪو به اثر نه پيو هو هن جي قوم کان نه پيو ڊڄي

فماذا تامرون جڏهن اهي ٻئي ڪم ٿيا قال للملا پنهنجي جماعت کي چيائين ان ان هذا لساحر عليم چيائين ته هي جادوگر آهي ڪو وڏو وڏو ڄاڻو ماڻهو آهي ڏاڍو وڏو ڪردار ڏيکاري هاڻي هتي هن شابس ڪئي ڪا ڳالهه ايس تائين مڃي ته جادوگر آهي ٻي ڪا حقيقت نه حقيقت کي لڪائڻ جو طريقو هوندو آهي ته ان کي رخ موڙي ڇڏجي ٻئي پاسي ڏي يعني حقيقت ڪنهن ٻئي هڪڙي اهڙي حڪمي انداز ڏي اڇلي ڇڏجي بس يعني فيصلو فرعون ڪيو ته جادو فيصلو ٿي ويو قوم چيو ته واهه يار جادوگر آيا ڀلو معنيٰ جادوگر جو قدر هوندو آهي ايترو جيترو جادوگر جو قدر هجڻ کپي معنيٰ ان جي ڳالهه هي جادوگر جي ڳالهه آهي هاڻي جادوگر جو ڪهڙو حق آ جو بادشاهي گهري جادوگر جو ڪهڙو حق آ جو اچي تبليغ ڪري هو ته چار پنج ڪرشما ڏيکاري انعام وٺي هليو وڃي ڊيوڪي وڄائي ويو ڇا مطلب هو حضرت موسا عليه السلام جي وزن کي وڃائڻ انداز کي ڪيرائڻ جادوگر جي حيثيت ڏئي اها به هڪڙي وڏي بادشاهن جي ٺڳي هوندي آهي يريد ان يخرجڪم من ارضڪم ارادو ٿو ڪري ته توهان کي توهان جي زمين مان ڪڍي بسحره هن جادو سان فماذا تامرون پوء ڇا ٿا صلاح ڪيو قالوا ارجه سڀني گڏجي چيو ته هن کي ڍر ڏي اخاه هن جي ڀاء کي به ڍر ڏي ڍر ڏيڻ جو مطلب اها آهي ته متان ڀڄي وڃن يا اهڙي قسم جي هڪڙي پنهنجي تسلي جي لاء اهڙا لفظ ڳالهائڻ انهن کي ڪجهه ڍر ڏي ته متان ڀڄي وڃن معنيٰ ڳالهه تنهنجي صحيح آهي ڪنهن کي گرفت ڪبي، تنگي ڪبي ته متان ڀڄي وڃن. تنهن ڪري قوم ۾ جيڪا شهرت ٿي آهي، اها ڪنهن حقيقت ۽ حد تي پهچي ۽ قوم انهن کي برابر غلط سمجهي، جيئن اسان هتي غلط ٿا سمجهون. تڪڙ نه ڪر هن جي حساب ۾ يا هن جي قتل ۾ يا هن جي جيل ۾، ڇو ته ائين ڪرڻ سان متان هي ڀڄي ڦري وڃن، هيڏي هوڏي هليا وڃن ۽ متان فتنو ملڪ ۾ پيدا ٿئي. ڪيترا ماڻهو هن جي قوم جا چون ته اسان جي کي هي مارائي ڇڏيائين، گوڙ ملڪ ۾ ڪن.

توهان کي ميمبر ميمبر بڻائبا ڏاڍا باقاعدي توهان حڪومت وارا ٿيندؤ ڪنهن کي ڳوٺاڻو حاڪم بڻائينداسي ڪنهن کي ٻن ٽن ڳوٺن جو چڱو مڙس ڪنداسي پوء توهان سڀئي مقرب بڻجي پوندؤ جيئن هاڻي هيء حڪومت ڏسو ماڻهن کي بي ڊي جا ميمبر بڻائي ٻيو ٽيون صدر صدر ڪري پئسا ڏوڪڙ ڏئي آسودو ڪري سين توهان کي به ائين ويچارڙا هي جيڪي جادوگر هيا سي ته وتندا هيا پنندا ان پنڻ وارن کي جو پئسا ملي ويا ته اسان جي مورين وانگر ڊيرا ڪري ويهي رهيا هنن پنهنجي دل ۾ اهو تصور ڪيو قال لهم موسيٰ، موسيٰ چيو، القوا ما انتم ملقون، اهو واقعو ٿي ويو. اهو هاڻي صنعت وري اڪتفاء جي آهي. ڏينهن گذريا، جادوگر آيا، ڪچهريون ٿيون، ميدان ٿيو، ميدان ۾ اچي ماڻهو مڙيا، لٺيون ٻٺيون ٻيا ٽيا اهي سڀ کڻي اتي گڏ ڪيائون، گڏ ڪري پوء جڏهن سڀئي اچي بيٺا، هڪڙي پاسي رهو جادوگر ٻئي پاسي رهو موسيٰ عليه السلام ۽ هوڏانهن سائين فرعون ۽ لشڪر اچي بيٺا ڏسڻ انهي ڪرشمي کي، اهو سڄو صنعت اڪتفاء ۾ هليو ويو، پاڻ سمجهبو اهو. قال لهم موسيٰ، موسيٰ هنن کي چيو، القوا ما انتم ملقون، وجهو توهان داء جيڪي جو توهان وجهندڙ آهيو، وجهو، پنهنجو ڪم جيڪو ڪرڻو اٿئو سو ڪري ڏسو ته ڏسون خبر پئي. فالقوا حبالهم وعصيهم، پوء انهن پنهنجون رسيون ۽ لٺيون اهي سڀ وڌيون. قالوا بعزت فرعون، ۽ چيائون ته فرعون جي عزت جو قسم آهي، انهي جي فرعون جي عزت مٿي ٿئي، انا لنحن الغالبون بيشڪ اسان غلبو ڪندڙ آهيون هن جي فرعون جي عزت جو قسم کڻي ۽ اقبال ڪري سامهون ٿي ۽ پوء هنن پنهنجو داء وڌو اهو برابر ائين ٿي پيو ته اهي بلائون نانگ بڻجي پيا ماڻهن کي ڏسڻ ۾ پيا اچن يخيل اليهم بسحرهم انهن جي جادو جي ڪردار تي ماڻهن کي اهي رسيون لٺيون نانگ بلائون سڀ ڏسڻ ۾ پيون اچن ڦري ويئي انهن جي صورت معنيٰ اهڙي قسم جو هنن ڪو چشم بندي ڪئي يا ڪا اهڙي حرڪت ڪئي فالقيٰ موسٰي عصاه موسٰي عليه السلام به پنهنجي لٺ اڇلي فاذا هي تلقف ما يافڪون پوء اها ڳڙڪائي وئي انهي شيء کي جيڪي جو هو بڻائي چڪا ها جيڪي هنن بڻايو هو ان کي ڳهي وئي فالقي السحرة ساجدين ساحر جادوگر سڀ سجدي ۾ ڪري الله تعاليٰ ائين ڪاميابي ڏني موسيٰ عليه السلام کي معنيٰ معجزو هڪڙي جادو جي مقابلي ۾ ڪامياب ظاهر ڳالهه هئي قالوا آمنا برب العالمين هڪدم انهن فن سمجهيو اهو ته اسانجي ڪردار کان گهڻو مٿي آهي هي ڪا الله جي عنايت آهي نه ته انهيء جادو کي جادو ائين ڪونه ٽوڙي ها هي ضرور ڪو معجزو آهي ڪا اهڙي برڪت واري شيء آهي

موسيٰ عليه السلام به اتي فرق ٿو ڪري، آمنا برب العالمين موسيٰ عليه السلام جا جادوگر مقابلي وارا ائين چئي هڪدم محسوس ٿا ڪن ته هڪ وقت پاڻ کي رب العالمين چورائيندو آهي تنهنڪري فارغ خطي ڪرڻي آهي جي بابا جيڪو موسيٰ عليه السلام هارون جو رب متان هي ملڪ جو رب سمجهو ايتري قدر اهو فرق ڪرڻ تمام ضروري آهي قال آمنتم له قبل ان آذن لڪم فرعون ڏٺو ته جادوگر ڦري ويا هارائي چيئين توهان ايمان آندو مڃي چڪا آهيو ان کي هن کان اڳي جو مان توهان کي موڪل ڏيان

انا نطمع ان يغفر لنا اسان غرض ٿا رکون ته الله تعالي مطلب ٿا رکون اسان هي هاڻي ته الله اسان کي معاف ڪري جيڪو رب آهي اسان جو پاليندڙ گناهن کي ان ڪنا اول المؤمنين شان هي آهي ته اسان ٿي پئون پهريان قبول ڪرڻ وارا حضرت موسيٰ عليه السلام کي ۽ ان جي پروگرام کي هتي ڪنهن ڪونه قبوليو آهي هاڻي اسان ان ڳالهه ۾ ته دعوت تبليغ جي هڪدم پهرين اسان قبول ڪريون اها اوليت اسلام ۾ اسان کي ملي اهو تمام هيڏو وڏو مقام آهي جو اوليت ڪنهن شخص کي ملي اها اوليت اسان حاصل ڪريون ٿا پوء ان اوليت جي نتيجي ۾ جيڪڏهن ڪا به اسان کي تڪليف پهتي ته ان ڳالهه جي اسان کي پرواهه نه آهي اها پنهنجي رب جي پاسي کان سمجهنداسون هتي اهو هڪڙو انقلاب جو پروگرام پورو ٿيو معنيٰ حضرت رسول جماعت ائين ڪامياب ٿيندي

۽ اسان سڀئي انهن سان انهن کان خطرو رکندڙ آهيون حذر ڪندڙ آهيون هاڻي ائين ٿي پيو آهي جو اسان کي انهن کان خطرو آهي خطري واري قوم جو قلع قمع ڪجي ۽ انهن کي انهن کي ختم ڪجي فاخرجناهم من جنات عيون الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته انهيء ڪاوڙ انهيء دشمنيء ۽ انهيء حذر ۽ هوشياريء فرعون کي جيڪا بيجا هوشياري هئي انهيء هن کي مجبور ڪيو پنهنجي باغن ماڙين بنگلن ملڪيتن منجهان ٻاهر نڪري ويا هنن جي تعاقب ڪيون جڏهن حضرت موسيٰ عليه السلام پنهنجي قوم کي کڻي اڳتي هليو. وڪنوز ۽ کاڻيون، مقام ڪريم، جايون عمديون، ڪذالڪ اهڙي طرح الله تعاليٰ فرمائي ٿو اهڙي طرح قبطي پنهنجو گهر ٻار، مال، ملڪيت، دولت، باغ، باغيچا، کيتيون، پوکون ڇڏي بني اسرائيل جي تعاقب ۾ هڪدم نڪري پيا ۽ غصي ۽ ڪاوڙ سان ڀرجي نڪتا گويا اهي پنهنجي انهيء تدبير ۾ الله تبارڪ وتعاليٰ جي تدبير کان ٻاهر نڪرڻ پيا گهرن.

فلما تراء الجمعان جڏهن ٻنهي جماعتن هڪ ٻئي کي دوبدو ڏٺو معنيٰ موسيٰ عليه السلام جي قوم اڳ ۾ فرعون جو لشڪر پٺيان ايترو ويجها ٿي ويا جو هاڻي نظر پئي پوي اها نظر اڌ ميل تي به پئجي سگهي ٿي ميل تي به پئجي سگهي ٿي سڌي ميدان ۾ قال اصحاب موسيٰ حضرت موسيٰ عليه السلام جي سنگت چيو انا لمدرڪون سي اسان پهچايا وياسي پڪڙجي وياسي ٻي معنيٰ مطلب ته هڪڙي پاسي نون بحر قلزم، انهي تي اچي پهتا آهيون، بني اسرائيل جي پار ٿيڻ جو ڪو سوال ئي پيدا نٿو ٿئي، ٻئي پاسي نون فرعون جو هڪڙو وڏو جرار لشڪر. حضرت موسيٰ عليه السلام چيو ته سائين هاڻي هڪڙي پاسي نون پاڻي ٻئي پاسي نون لشڪر اسان ڪاڏي وينداسين؟ قال ڪلا ته هرگز نه هي اسان تي ڪامياب نه ٿيندو. هي آهي نبي جي توڪل. ايتري قدر اسباب ڪٽجي ويا پر نبي جي جيڪا نيت ۽ نبي جو ارادو ۽ الله سان تعلق آ اهو رب تبارڪ تعاليٰ جي قدرت جو هن کي مشاهدو ٿو ڪرائي انبيا صاحب مشاهدي جا هوندا آهن ان کي رب تعاليٰ جي قوت ۽ ميدان ميدان جي وسعت ۽ شين جي حيثيت الله جي آڏو ظاهر آ اهو سمونڊ ڇاهي باهه ڇاهي فرعون ڇاهي بادشاهي ڪا شيء ناهي جنهن جي دل ۾ ڪو کٽڪو ئي ڪونهي

الله فرمايو اوحينا الي موسيٰ اسان وحي ڪيوسين موسيٰ عليه السلام ڏانهن ان اضرب بعصاڪ البحر تون هڻ پنهنجي لٺ کي درياء تي ان سمونڊ جي مٿان لٺ مار سڌي ڪري هڻ فانفلق هنئي لٺ اهو وچ ۾ صنعت اڪتفا ۾ هلي ويو پوء هن هنئي لٺ فڪان ڪل فرق ڪالطود العظيم پوء ٿي پئي هر ڦاڪ جهڙو پهاڙ وڏو، عظيم، وڏو طود پهاڙ، هي پهاڙ جو جيئن تودو هوندو آهي، وڏو تودو ٿي پيو، لٺ هڻڻ سان اندر ليڪو ٺهي پيو، هيڏانهن به پهاڙ پاڻيء جو، هيڏانهن به پهاڙ پاڻيء جو اڀڪپرو، هٿ هڻ ته پاڻي، هيڏي ملي ئي نه پاڻ ۾، هي ليڪ ٿي پئي زمين تائين. ۽ اها تمام وڏي گهٽي ٺهي وئي هڪڙي.

پهچايو سي ويجهو ڪري اتي پوين کي چئي ٿو پويان به اچي ويا ازلفنا اي اقربنا ويجهو پهچايو سي ثم اها ظرف جي معنيٰ ۾ آهي ثم عطف واري ناهي اها ثم معنيٰ هنا اتي الاخرين پوين کي وانجينا موسا ۽ ڇڏايو سي موسا عليه السلام کي ومن معه اجمعين ان کي گڏي سڀني کي سڀني کي ڪڍي ڇڏايو سي نڪري ويا

جيئن هيڏانهن کڻي جيئن وٽجي، گولائي تي وڃي ساڳئي ڪناري تي ٻاهر نڪري. موسيٰ عليه السلام پنهنجي لشڪر سميت اندر لنگهي ويو. فرعون ڏٺو ته دڳ ٺهيو پيو آهي، اهو به اندر لنگهي ويو. موسيٰ عليه السلام وارا وڃي ٻاهر نڪتا، هيڏو فرعون پوري لشڪر سميت.